بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە ئالاقىدار ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پروگراممىلار،

ئۇيغۇر دىيارىدا خىتاينىڭ ۋىرۇس يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرلىرىگە قارىماي، ۋىرۇس يۇقۇمىنىڭ يەنىلا جىددىي ھالەتتە ئىكەنلىكى مەلۇم بولماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ سەھىيە تورىنىڭ ئۈچىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى سائەت نۆلدىن يىگىرمە تۆتكىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئېلىدا يېڭىدىن يىگىرمە ئالتە نەپەر ئالامەتسىز يۇقۇمدار كۆپەيگەن، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۈرۈمچىنىڭ مىدوڭ رايونىدا ئىكەن شۇنداق بولغاندا بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى سائەت يىگىرمە تۆتكىچە ئۇيغۇر ئېلىدا كېسەللىك ئەھۋالى قوزغالغان بىمار سانى سەككىز نەپەر ئالامەتسىز يۇقۇملانغۇچى سانى جەمئىي بىر يۈز ئاتمىش بەش نەپەرگە يەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ۋىرۇس يۇقۇمىغا دائىر ئۇچۇرلارنى دۆلەت مەخپىيەتلىكى دەپ قارىغاچقا ئۇلارنىڭ يۇقۇم ھەققىدە ئېلان قىلىۋاتقان رەقەملىرى خەلقئارا جامائەت تەرىپىدىن ئىنتايىن گۇمانلىق دەپ قارىلىپ كەلمەكتە شۇنداقتىمۇ يۇقىرىدىكى يۇقۇمدارلار سانى

تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئاقساراينىڭ باش تېببىي مەسلىھەتچىسى ئەنتونى فاۋچى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇم ۋەزىيىتىنى باھالاپ سۆز قىلغاندا خىتاينىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋەزىيىتىنى ئاپەت دەپ باھالىغان ئۇ قامال قىلىشنىڭ چوقۇم ئېنىق نىشانى بولۇشى كېرەكلىكى ئۇنداق بولمايدىكەن ئۇنىڭ

خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى بەشىنچى ماي كۈنىدىكى خەۋىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش تۈرىنى يولغا قويۇپ ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كۆپ خىل يول ۋە شەكىل ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلىشىشنى مۇقىملاشتۇرغانلىقى ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە ئۇيغۇر ئېلىدە ھەر يىلى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بىر مىليون شەھەر يېزا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ تەربىيەلەنگەنلىكى تەربىيەلەنگۈچىلەرنىڭ ماھارەت ئىگىلەپ ئىشقا ئورۇنلىشىپ مۇقىم كىرىمگە ئېرىشكەنلىكى قەيت قىلىنغان خەۋەردە يەنە مۇنداق دېيىلگەن: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، رايونىمىز ئىشقا ئورۇنلىشىش بوشلۇقىنى ئاكتىپلىق بىلەن كېڭەيتىپ، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلىرى، ئاياغ، دوپپا، سومكا قاتارلىق ئەمگەك كۆجۈملەشكەن كەسىپلەرنى كۈچەپ تەرەققىي قىلدۇردى. زاۋۇتلارنى باشقۇرۇپ، سېخلارنىڭ ئىشچى قوبۇل قىلىشىغا ياردەم بېرىش ۋە يەرلىكنىڭ شارائىتىغا ئاساسەن، يېزا ئەمگەك مۇلازىمىتىنى قوللىدى. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە رايوندىكى يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى يىگىرمە سەككىز مىليون تۆت يۈز يىگىرمە مىڭ ئادەم قېتىمغا يەتتى ھالبۇكى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان كەسىپلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغانلىقى دەلىللەنگەن ساھەلەر بولۇپ ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرى توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك ۋە ئېلېكتىرون مەھسۇلاتلىرى ساھەسىدە ئېغىر دەرىجىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلمەكتە

مەزكۇر خەۋەردە يەنە ئائىلە ئاياللىرىنىڭ ھازىر زاۋۇتلاردا يېنىك سانائەت ئىشچىلىرىغا ئايلانغانلىقى، دېھقانلارنىڭ يەرلىرىدىن ئايرىلىپ زاۋۇت فابرىكىلاردا ياكى تۈرلۈك كارخانىلاردا ئەمگەك كۈچىگە تايىنىپ مائاش ئالىدىغان ئىشچى بولغانلىقىدەك مىساللار تەشۋىق قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە يۇقارقى بۇ خەۋەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە خىتاي زاۋۇت كارخانىلىرىنى كۆپەيتىپ ئۇلارنى مۇقىم ئىشچى مەنبەسى بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىۋاتقانلىقىنى، جۈملىدىن يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ ئەسلىدىكى ئاتا مىراس كەسىپلىرىدىن، تېرىلغۇ يەرلىرىدىن ئايرىلىپ، خىتاي زاۋۇتلىرىدا قۇل ئەمگەكچىلىرىگە ئايلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى رىقابەت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان رىقابەت قانۇنىنى رەسمىي قانۇن قىلىپ تۇرغۇزۇش ئۈچۈن مۇزاكىرىلەرنى باشلايدىكەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ۋە كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئەزالىرى يىغىن كومىتېتى دەپ ئاتىلىدىغان بىر جەريان ئارقىلىق رەسمىي مۇزاكىرىنى باشلايدىغان بولۇپ ئۇ بىر قانچە ئاي داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىكەن ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قارشى رىقابەت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش مەقسىتىدىكى ئامېرىكا يېڭىلىق يارىتىش ۋە رىقابەت قانۇنىنى ماقۇللىغان بولسا بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئاۋام پالاتاسىمۇ ئامېرىكا رىقابەت قانۇنىنى ماقۇللىغان ئىدى ئەمدى يىغىن كومىتېتىدا ھەر ئىككى پالاتا ئەزالىرى بۇ ئىككى قانۇن لايىھىسىنىڭ ئاخىرقى ئورتاق نۇسخىسىنى تۈزۈپ ئېلان قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىكەن يۇقىرىدىكى رىقابەت قانۇن لايىھىلىرى ئامېرىكىنىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئىشلەپچىقىرىشى ۋە تەتقىقات خىزمەتلىرىنى ئەللىك ئىككى مىليارد دوللارلىق مەبلەغ بىلەن تەمىنلەشنى كەلگۈسىدىكى مۇھىم تېخنىكا ساھەلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىككى يۈز مىليارد دوللاردىن ئارتۇق مەبلەغ ھوقۇقى بېرىشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىكەن قانۇن لايىھىسى تېخنىكا تەرەققىياتىغا مەبلەغ سېلىشتىن باشقا يەنە تەيۋەن بىلەن بولغان ئالاقە ھەمدە ياپونىيە ئاۋسترالىيە ھىندىستان بىلەن بولغان ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش يۈز مىليون دوللار مەبلەغ ئاجرىتىپ خىتاينىڭ چەكلىمىسى ۋە خاتا ئۇچۇرلىرىغا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن يۇقىرىدىكى بۇ قانۇن لايىھىلىرى ئامېرىكىنىڭ خىتاي تەھدىتىگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئاغان زور قەدەملىرىنىڭ بىرى بولۇپ ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ماددىلارمۇ مەۋجۇت ئىكەن مەلۇم بولۇشىچە قانۇن لايىھىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا چېتىشلىق ماددىلىرىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاھىدە ۋەكىلى تەسىس قىلىپ ئۇيغۇر رايونىدا بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئېغىر دەپسەندە قىلىنىشىغا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇشى ئۇيغۇر رايونىدىن قېچىپ چىققانلارغا پې ئىككى يەنى ئالدىن ئويلىشىدىغان مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بېرىپ ئۇلارنىڭ ئۈچىنچى بىر دۆلەتتە تۇرۇپ سىياسىي پاناھلىق تىلىشىگە يول قويۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت ئىكەن. ياپونىيە باش ۋەزىرى فومىيو كىشىدا تۆتىنچى ماي كۈنى ۋاتىكاندا پاپا فرانسىس بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. كاتولىك دۇنياسى خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ياپونىيە باش ۋەزىرى كىشىدا تۆتىنچى ماي كۈنى ۋاتىكاندا پاپا فرانسىس بىلەن كۆرۈشۈپ نۆۋەتتە دۇنيادا يۈز بېرىۋاتقان مۇھىم ۋەقەلەر ئۈستىدە پىكىر ئالماشتۇرغان. ئۇ پاپا فرانسىسقا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىدىن قاتتىق قايغۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشى ئەللىك بەش مىنۇت داۋام قىلغان بولۇپ، سۆھبەتتە كىشىدا يەنە خوڭكوڭ دېموكراتىيەسىنىڭ باستۇرۇلۇشى، جەنۇبىي ۋە شەرقىي دېڭىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇق مەسىلىسى، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقى، شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو سىنىقىغا ئوخشاش بىر قاتار مەسىلىلەرنىمۇ تىلغا ئالغان. كىشىدا خىتاينىڭ جەنۇبىي ۋە شەرقىي دېڭىزدىكى ئىغۋاگەرچىلىك ھەرىكەتلىرىنى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە تۇتۇۋاتقان مۇئامىلىسى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئاشكارا ئىپادە قىلىپ كېلىۋاتقان بىر دۆلەت رەھبىرى ئۇ بۇ قېتىم پاپا فرانسىس بىلەن ئۆتكۈزگەن ئۇچرىشىشىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان بولسىمۇ بىراق ۋاتىكان تەرىپىدىن مەزكۇر ئۇچرىشىش ھەققىدە ئېلان قىلىنغان رەسمىي باياناتتا ئۇيغۇرلار ۋە خوڭ كوڭ مەسىلىسى تىلغا ئېلىنمىغان ۋاتىكان ئۇزۇندىن بۇيان خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىلىرىنى سۈكۈتتە تۇرۇۋالغان بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن خەلقئارالىق ئورگانلار ۋە پائالىيەتچىلەر تەرىپىدىن تەنقىدكە ئۇچراپ كەلمەكتە. Hörmətli radio aňlىغۇچىلار! Amerika paytaxtı Washingtondan aňlatıvatımız. Erkin Asiya Radiosını aňlavatısızlar. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئالتىنچى ماي پەيشەنبە كۈنلۈك پىروگراممىسى. يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق.

ئۈچىنچى ماي كۈنىدىن بۇيان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان قەشقەر شەھىرىدىكى ھېيتگاھ ئالدىدىكى ساما كۆرۈنۈشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ۋەزىيەت كۆزەتكۈچىلىرىنى ھەيران قالدۇردى مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا قەشقەردىكى بىر ساقچى خادىمى ساما ئويناۋاتقانلارنى ئاھالىلار كومىتېتلىرىنىڭ تەشكىللىگەنلىكى

ئەجەبلىنەرلىكى، ئالتە يىلدىن كېيىن ئۇشتۇمتۇت پەيدا بولغان بۇ جانلىق كۆرۈنۈشتە ھېيتگاھ مەسچىتىنىڭ ئىشىكى ئوچۇقتەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمما مەسچىتكە كىرىپ چىقىۋاتقانلار بولۇپمۇ ناماز ئوقۇۋاتقانلار كۆرۈنمەيتتى. بىز ھېيتگاھ ئالدىدا تاسادىپىي پەيدا بولغان بۇ قاينام-تاشقىنلىقنىڭ سىرىنى ئېچىش ئۈچۈن قەشقەردىكى بىر قىسىم ئاھالىلەرگە تېلېفون قىلىپ، ھېيت نامىزى ئوقۇغان ياكى ئوقۇمىغانلىقىنى سورىدۇق. ما ھېيت نامىزىغا باردىڭىزمۇ؟ ياق، ياق، ياق. نېمىشقا بارمىدىڭىز؟ بۇرۇندىن تارتىپ مەن ئۇ ئۇنداق ئىشنى قىلمايتتىم. ئاھالىلەردىن بىرى ئۆزىنىڭ ئەزەلدىنلا ھېيت نامىزىغا بارمايدىغانلىقىنى بىلدۈرسە. ھېيتگاھ تەرەپكە ئۆتۈپ باقتىڭىزمۇ مۇشۇ ئىككى كۈندىن بېرى؟ تۈنۈگۈن ئەتىگەن بۈگۈنلا. ياق ياق مەن ئوشۇق ئىشقا ئارىلاشماي دەيمەن شۇ بۇرۇندىن تارتىپ شۇ. يەنە بىرى ھېيت نامىزىغا بارمىغىنى ئون يىلچە بولۇپ قالغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئەمما سىلىنىڭ مەھەللىدىن بۇ نامازغا بارغانلار بولدىمۇ بولمىدىمۇ؟ ھەي ياق. نېمىشقا بۇ ئۇقتۇرۇش بارمۇ بېرىڭلار بارماڭلار دېگەن چۈشتىمۇ چۈشمىدىمۇ؟

لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت ئىلگىرى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە، ئىككى مىڭ ئون ئالتە ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرى مەلۇم ئورۇنلاردىن تەكشۈرگۈچىلەر كېلىدىغان كۈنلەردە ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ كىشىلەرنى مەسچىتتە ناماز ئوقۇشقا تەشكىللىگەنلىكىنى ئاشكارىلىغان.
دادامغا چەت ئەلدىن تەكشۈرگۈچىلەر كېلىپ، تۇيۇقسىز مەسچىتلەرگە كەپ قالسا دەپ، مەسچىتكە بىر كۈن ناماز ئوقۇيسىلەر دەپ بېرىپتىكەن. دادامنىڭ مۇشۇنداق، ناماز ئۆتۈشكە مەجبۇرلىدى، مەسچىتكە كىرىشكە مەجبۇرلىدى دەپ دېگەن. ئۇ بۈگۈن يەنى تۆتىنچى ماي كۈنى ھېيتگاھ مەسچىتى ئالدىدىكى مەزكۇر سامانىڭ ئاھالىلەر كومىتېتى تەرىپىدىن تەشكىللەنگەنلىك ئېھتىماللىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
شۇڭا مېنىڭ ئەمدى كۆزىتىشىمگە قارىغاندا، مەيلى ساقچى بولسۇن، پۇقراچە كىيىنگەن ۋە ياكى مۇشۇنداق ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ ئادەملىرى بولسۇن، ئىشقىلىپ ھۆكۈمەتنىڭ ئادەملىرى ئالدى باشلاپ ئادەملەرنى ئېلىپ كېلىپ، ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان ئولتۇراق رايوندىن بۇلارنى تەشكىللىك ھالدا ئەكەپتۇ ئەمدى. ئەكېلىپ ئۇلارنى شۇنداق ئۇسسۇلغا سالغان. كۆردىڭىزمىكىن مۇشۇ ۋىدىيودا بىرمۇ ناماز ئۆتىگەن، نامازدىن چىقىۋاتقان ئادەملەرنىڭ بىرمۇ ۋىدىيوسى يوق. پەقەت

ئۆزلىرىگە بۇ يىل ھېيت نامىزىنى نازارەت قىلىش ۋەزىپىسى بېرىلمىگەنلىكى، چۈنكى ھېيتگاھ مەسچىتىدە ناماز ئوقۇشنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ توختىغانلىقى، مەسچىتنىڭ پەقەت ساياھەتچىلەرنىڭ بىر سەيلىگاھى ئورنىدا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى. ما ھېيت كۈنى ھېيتگاھقا باردىڭلىما ما نامازنى نازارەت قىلغىنى ياكى ما سامانى نازارەت قىلغىنى. ھەي ياق،

شۇ ئاھالە كومىتېتىدىن ھەر قايسى ئادەم تەشكىللەپ ئاپارغانلىرى بار. شۇ شۇ توغرىلىق دېگەن. مەزكۇر خادىم مەسئۇل خادىملىرى بىلەن ئۆزى تونۇشىدىغان مۇزتاغ ۋە دۇڭخۇ ئاھالە كومىتېتىنىڭ ئالدىنقى كۈندىكى ساماغا بەش ئالتە يۈزچە كىشىنى ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى. تەشكىللەش ياپا كىشىلەر بىلەن مۇنداق بىر خاپىلىقلار كۆڭۈلسىزلىكلەر بولماپتىمۇ. بارىمىز بارمايمىز دەيدىغان مۇنداق تالاش تارتىشلار ياكى بارساق كېيىن بېشىمىزغا ئاۋارىچىلىك بولىدۇ دەيدىغان ئىشلار.

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇنىڭ دادىسى ئاھالە كومىتېتى تەرىپىدىن مەسچىتكە ئاپىرىلغان. شۇ چاغدا مەسچىتتە بىر كۈن تۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن قولىغا يۈز يۈەن تۇتقۇزۇلغان. شۇ بېرىدۇ، پۇل بېرىدۇ. دادامغىمۇ بەرگەن. دادامغا شۇ كۈنلۈك بىر كۈنلۈك ناماز ئوقۇش ھەققى دەپ يۈز كوي قىزىل لىپاپىغا سېلىپ يۈز كوي پۇلنى بېرىپ، بىر ۋاق ناماز يىگىرمە كويدىن دەپ ئۆزى دېگەن. ئەتە بىر كۈن تۇرىسىلە شۇ مەسچىتتە. ناماز ئوقۇمسىلا ئوقۇمامسىلا لېكىن مەسچىتكە كىرسىلە بىر ۋاق ناماز ئوقۇساڭلار يىگىرمە كويدىن بېرىمىز دەپ. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر ساقچى خادىمى دۇڭخۇ ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ ساماغا قاتناشقانلارغا يۈز يىگىرمە يۈەن بىلەن يۈز ئەللىك يۈەن ئارىسىدا پۇل بەرگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. سىز ئاشۇنچىلىك بىر ئادەمنى كۆرگەنمۇ كۆرمىگىلى قانچە بولغان ئاشۇنچىلىك جىق ئادەمنى كۆرمىگىلى ھېيتگاھنىڭ ئالدىدا. ئىشقىلىپ تۆت بەش يىلدىن ئاشتىمىكىن.
شۇ ساماغا چىققانلىقى

توختىلىپ ئۆتتى.
سېغىنىپ قالدىم. ئۆزگە كەيپكە ئەتە ماڭىمىزان دو ئۆزگە بارمىغاندىكىن دويۇڭدا كۆردۈم دويۇڭغا چىقىپ ئۆتتىكەن. ھەممە ئادەم شۇنداق شوخ، شۇنداق ئەركىن، ئازادە ئويناياتىدۇ بارىمدە. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، بەزى ياشلار ساما ئويناشنى سېغىنغانلىقىدىن خۇشاللىق بىلەن ئوينىغان بولسا، يەنە بىر قىسىم كىشىلەر ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ تەشەببۇسى بويىچە ساما ئوينىغاندا ئۆزىنى جانلىق ۋە خۇشال تۇتۇشقا تىرىشقان.

تۈركىيەدىكى توققۇزاقلىق مۇھاجىر مەمەتتوختى ئىمىن ئاكا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ۋە ئۇنىڭ ئالدىدىكى يۇرت زىيارەتلىرى داۋامىدا تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن تەييارلانغان سۈنئىي سەھنىلەرنى كۆپ قېتىملاپ كۆرگەنلىكىنى بايان قىلدى ئۇنىڭ دېيىشىچە بىر قېتىمدا ئۇنىڭ ئوغلى مەھەللە باشلىقىنىڭ بىر تېلېفونىدىن كېيىن كاتەكتىكى توخۇلارنى سىرتقا ئېلىپ ماڭغان. ئۇ ئوغلىدىن نەگە ماڭغانلىقىنى سورىغىنىدا، ئوغلى مەھەللىدىكى مەلۇم بىر كىشىنىڭ ئۆيىگە تەكشۈرگۈچىلەر كېلىدىغانلىقى، شۇلارغا مەزكۇر ئائىلىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشى كۆرسىتىش ئۈچۈن كەنت مەسئۇللىرىنىڭ ئەتراپتىن مال-ۋاران توپلاۋاتقانلىقىنى، ئۆزىنىڭ قولىدىكى توخۇلارنى ئەنە شۇ ئۆي ئىگىسىگە ۋاقىتلىق بېرىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بالىلار شۇ ۋاقىتچە مانا بىزنىڭ سىزنىڭ توخۇنى مانا بىزنىڭ نېمە كۆرسىتىپ بولاي ئاۋۇ توخۇنى ئاۋۇ بۇنداق ئىش جىق. ئۇچۇر ۋە ئىنكاسلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندا ناماز ئوقۇغانلار ئاساسەن دېگۈدەك جازاسىز قالمىغان، شۇڭا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىن باشلاپ خىتاي دائىرىلىرى ھېيت مەزگىللىرىدە ناماز چەكلىمىلىرىنى بىرئاز يۇمشاتقان، ھەتتا بەزىدە تەكشۈرگۈچىلەر كېلىدىغان مەزگىلدە بەزى مەسچىتلەرنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ ئاھالىلەرنى ناماز ئوقۇشقا مەخسۇس رىغبەتلەندۈرۈپ باققان بولسىمۇ، بىراق كىشىلەر مەسچىتكە يىغىلىشقا جۈرئەت قىلالمىغان، نەتىجىدە ئاھالىلەر كومىتېتى بەزىدە بۇيرۇق قىلىش، بەزىدە پۇل بېرىش ئارقىلىق ناماز ۋە سامانىڭ سۈنئىي سەھنىلىرىنى پەيدا قىلغان.

سىياسىي ئىنتىزام ۋە نازارەتنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، مەركەزنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا قەتئىي ئەمەل قىلىش دېگەنلەرنى قايتا تەكىتلىگەن. ما شىڭرۇي يەنە خىتاينىڭ خەلق گېزىتىدە مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىدا يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتلەرنى داۋاملاشتۇرۇش ئىرادىسىنى ئىپادىلىگەن ئىدى. ئۇنىڭ يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇرلار مەركەزلىك ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا، بولۇپمۇ خوتەن ۋىلايىتىدە مۇقىملىق ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ساقچى ۋە سىياسىي قانۇن سىستېمىسىنىڭ ئۇزۇن مۇددەت كۈرەشكە تەييارلىنىش كېرەكلىكى توغرىسىدىكى سۆزلىرى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ما شىڭرۇينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا مۇقىملىقنى تەكىتلىشى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئەمەلدارلىرى يىللاردىن بۇيان تەكىتلەپ كېلىۋاتقان كونا مۇقاملار. ئەمما ئۇنىڭ بۇ قېتىم ئۇيغۇرلار نىسبەتەن زىچ ئولتۇراقلاشقان خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ناھىيەلىرىدە مەخسۇس زىيارەتتە بولۇشى ۋە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى، سوت قاتارلىق قانۇن ئورۇنلىرىدا خىزمەت تەكشۈرۈشى ئېلىپ بېرىپ، بۇ ئورۇنلاردىن مۇقىملىقنى قوغداشنى ئالدىنقى ۋەزىپە دەپ بىلىشنى تەكىتلىشىنىڭ سەۋەبى دىققەت قوزغىشى كېرەك ئىكەن. يۇتۇب تورىدا خىتاي ۋەزىيىتى ھەققىدىكى ئانالىز پروگراممىلىرى بىلەن تونۇلغان مۇستەقىل ئانالىزچىلاردىن ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدىكى تۇڭگان مىللىتىدىن بولغان ماجۇ يەنى جۈمە ئەپەندى ئىلگىرى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بالىلىق مەزگىلىدە ئائىلىسى بىلەن گەنسۇدىن ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تېكەس ناھىيەسىگە كېلىپ، ئۇيغۇر، قازاق خەلقلىرىنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەنلىكىنى ۋە ئۇيغۇر دىيارى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. ماجۇ ئەپەندى يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ما شىڭرۇينىڭ خوتەن زىيارىتى ۋە ئۇنىڭ مۇقىملىقنى تەكىتلىشىدىكى ئالدىنقى مەقسەتنىڭ

بۇنىڭدىن ئۇنىڭ يۇقىرىغا ئۆرلەشتەك شەخسىي مۇددىئاسىنىمۇ كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ماجۇ ئەپەندى يەنە ئىلگىرىكى يىللاردا قارشىلىق ۋەقەلىرى كۆپ يۈز بەرگەن خوتەننىڭ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايون بولۇشى بىلەن بىرلىكتە، يەنە ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن چېگرالىنىدىغان، مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بولۇشىنىڭمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا تەيىنلەنگەن ئەمەلدارلىرىنى ئەندىشىگە سالىدىغان ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر ئانالىزچىلىرىدىن ئىلگىرى ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىدە مۇخبىر بولۇپ ئىشلىگەن، نۆۋەتتە گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان مۇستەقىل ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى ما شىڭرۇينىڭ خىتاينىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتاي ھارپىسىدا خوتەندە قانۇن ئورگانلىرىغا قىلغان سۆزىدە رايوندىكى مۇقىملىقنى قوغداشنى تەلەپ قىلىشى، رايونغا غايەت زور ساندا ئۈزلۈكسىز كۆچۈرۈپ كېلىنىۋاتقان خىتاي كۆچمەنلىرىنى قوغداشقا قارىتىلغانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە يىگىرمىنچى قۇرۇلتايغا تەييارلىق قىلىش، شۇنداقلا بۇ قۇرۇلتايدا ئۆزئارا ھوقۇق تالىشىشتىن ئىبارەت جىددىي بىر كەسكىن ۋەزىيەتتە تۇرۇۋاتقان شارائىتتا، ما شىڭرۇي خوتەنگە بېرىپ، مۇقىملىقنى ساقلاش، بىخەتەرلىك تارماقلىرىنىڭ خىزمىتىنى كۈچەيتىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن بېرىپ، خوتەندىكى مۇقىملىقنى چىڭ تۇتۇش ساھەسىدە تەكرار، تەكرار! بۇ رايوندا مۇقىملىقنى كۈچەيتىشنى ئوتتۇرىغا قويۇشى بۇ بىر يېڭىلىق ئەمەس. چۈنكى ئۇيغۇرلار تارىختا ئۆزىنىڭكى ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش، دىكتاتور بېسىمىغا قارشى تۇرۇشتا دۇنيادا ئاۋانگارد بولغان بىر مىللەت سانىلىدۇ. بۇ تارىخلارنى خىتاي ھېچ ئۇنتۇپ قالمىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر ۋاقىت خىتاي تېررىتورىيەسىدە بولىدىغان چوڭ خەلق قۇرۇلتىيى، چوڭ ھەرىكەتلەردە دائىم ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا مۇقىملىقنى چىڭ تۇتۇشتىن ئىبارەت بۇ ئاساسىي خىزمەتنى ئېلىپ بېرىشنى ھېچبىر ۋاقىت ئۇنتۇپ قالمايدۇ، بولۇپمۇ ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خوتەننىڭكى ھەرقايسى ناھىيەلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇش سىياسەتلىرىگە قارىتا ئۈزلۈكسىز قارشىلىق ھەرىكەتلىرى توختاۋسىز يۈز بەردى. بۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتى قاتتىق چۆچۈگەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى جازا لاگېرلىرىنى بەرپا قىلغاندىن تارتىپ بۇ تىپتىكى يەنى بۇ خىلدىكى قارشىلىق ھەرىكەتلىرى بولمىغان بولسىمۇ، ئەمما خەلق ئۆزىنىڭ قارشىلىقىنى ھېچ بىر ۋاقىت توختىتىپ قويغىنى يوق. شۇ سەۋەبتىن ما شىڭرۇي يەنى بۇ نۆۋەت ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان خوتەن ۋىلايىتىدە مۇقىملىقنى كۈچەيتىش توغرىسىدا ئالاھىدە ئورۇنلاشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشى ۋە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان سىياسىتىنىڭ بىر، بىر تەركىبىي قىسمى. ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ھەر ۋاقىت مۇقىملىقنى قوغداش نامىدا ئېلىپ بارىدىغان باستۇرۇشلىرى خىتايلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەپ بولغان شىمالىي ئۇيغۇر دىيارى بولماستىن، بەلكى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنى مەركەز قىلىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەزەلدىن ئۇيغۇرلارنى ئۆزىگە دۈشمەن دەپ قارىغان بولغاچقا ھەم شۇنداق قارايدىغان بولغاچقا ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا مۇقىملىقنى ئاساسىي ۋەزىپە قىلىپ خىزمەت ئېلىپ بارىدۇ، ۋەزىپە ئىجرا قىلىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى تارقاق سانى ئاز رايونلار، مەسىلەن، ۋەتىنىمىزنىڭكى شىمالىدىكى ئالتاي، چۆچەك قاتارلىق رايونلاردا بولسا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىدىن ئىبارەت بۇ تېمىنى ئاساس قىلىپ خىزمەت قىلىدۇ، يەنى سىياسەت ئېلىپ بارىدۇ. خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلار، يەنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئېلىپ بارىدىغان تۈرلۈك تاكتىكىلىرى ئاساسەن. مۇقىملىق، چۈنكى بۇ يەرنىڭكى ۋەتىنىمىزنىڭكى مۇقىم بولۇشى خىتاينىڭكى يۇقىرىدا دېيىلگەندەك بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە يۈز بېرىدىغان ھەر قانداق بىر ۋەقە بىخەتەرلىككە چېتىلىدىغان ۋەقە خىتاينىڭ پۈتكۈل تېررىتورىيەسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا دائىم مۇقىملىقنى تەكىتلەشنى ئۆزىگە ئادەت قىلغان ۋە بۇ جەھەتتىكى خىزمەتنى پەۋقۇلئاددە چىڭ تۇتىدۇ. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ئەنە شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن ما شىڭرۇينىڭ داۋاملىق ھالدا ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىش روھىنى ئۆستۈرۈشنى تەكىتلىشىنى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇم ۋە باستۇرۇشنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە تېخىمۇ قاتتىق يوسۇندا داۋام قىلىدىغانلىقىنىڭ بىر بېشارىتى دېيىشكە بولىدىكەن.

مەلۇم بولۇشىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون سوت كوللېگىيەسىنىڭ قارارىنى باشقا دۆلەتلەرگە ئېتىراپ قىلغۇزۇش ھەرىكىتى باشلىغان نۆۋەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ ھەرىكىتىنى نورۋېگىيەدىن باشلىغانلىقى مەلۇم تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر بەشىنچى مايدىن باشلاپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىدىن دولقۇن ئەيسا ئابدۇجېلىل ئەمەت ۋە زۇمرەتئاي ئۇيغۇر، نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بەختىيار ئۆمەر قاتارلىقلار بىلەن بىرلىكتە نورۋېگىيە ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە نورۋېگىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنى نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىگە ئېتىراپ قىلغۇزۇش پائالىيىتىنى باشلىغان. نورۋېگىيە پايتەختى ئوسلودىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ مەقسىتى ھەققىدە توختالغاندا، ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنى ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئېتىراپ قىلغۇزۇشنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىپىسىگە ئايلانغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئۇيغۇر سوتى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئېلىپ بارغان جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېلان قىلغاندىن كېيىن بۇ سوتنىڭ ھۆكۈمىنى تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەتلەرنىڭ ۋە پارلامېنتلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ۋە ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى مەقسەت قىلغان ھالدا دۇنيا قۇرۇلتىيى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلىرىدا زىيارەتلەرنى پىلان قىلغان. مۇشۇ زىيارەتلەرنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، بىز بۈگۈن نورۋېگىيەدىكى پائالىيىتىمىزنى باشلىدۇق. بۇ مەقسىتىمىز نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىنى ۋە پارلامېنتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىگە تېخىمۇ ئاكتىپ ھەرىكەتكە ئۆتۈپ، بۇنى توختىتىش مەجبۇرىيەتلىرىنى خاتىرىلىتىش ۋە شۇنداقلا بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى

لا بىلەن بىز نورۋېگىيەدىكى زىيارىتىمىزنى باشلىدۇق.
نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندى بولسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ بۈگۈن نورۋېگىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نورۋېگىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت خادىملىرى بىلەن مۇھىم ئۇچرىشىشلارنى ئۆتكۈزگەنلىكىنى بايان قىلدى.
تۈنۈگۈن كەچتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا ئەپەندى، زۇمرەتئاي، ئابدۇجېلىل ھاجىم قاتارلىق ئۈچ كىشىلىك گۇرۇپپا نورۋېگىيەگە زىيارەتكە كەلگەن. بۈگۈن ئەتىگەندىن باشلاپ ھەر قايسى ھۆكۈمەت تارماقلىرى، پارلامېنت ھەم پارلامېنت گۇرۇپپىلىرى، كومىتېتلار بىلەنكى جىددىي كۆرۈشۈشنى باشلاپ كەتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بىلەن، بۇنىڭ ئىچىدە. سابىق نورۋېگىيەنىڭكى تەرەققىيات مىنىستىرى، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى قاتارلىق داگ ئىنگې، ئاندىنكى ئىنې ئېرىكسېن قاتارلىق مۇھىم شەخسلەر بىلەنمۇ كۆرۈشۈش ئېلىپ باردى بۈگۈن. ئەمدىكى بۇنىڭ ئىچىدىكى ئىنې ئېرىكسېن بىزنىڭكى سابىق مىنىستىرلاردىن بۇ ئادەم ھازىر پارلامېنتنىڭكى تاشقى ئىشلار ھەم بىخەتەرلىك كومىتېتىنىڭكى رەئىسى. ناھايىتى مۇھىم كۆرۈشۈشلەر بوۋاتىدۇ، چۈنكى بۇ كومىتېتلار ئىستراتېگىيە ھەم شەرقىي تۈركىستان، نورۋېگىيەنىڭكى تاشقى ئىشلار جەھەتتە ناھايىتى مۇھىم شەخسلەر بولىدۇ. دولقۇن ئەپەندى بۇ كۆرۈشۈشلەردە ناھايىتى مۇھىم بولغان بىزنىڭ تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدى، ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرى ھەم شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى قاتارلىق. كۆرۈشۈش ناھايىتى جىددىي ھەم ياخشى پوزىتىپ بىر شەكىلدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئۇ سۆزىدە ئەتە يەنە بىر قىسىم مۇھىم سىياسىي شەخسلەر ۋە يەرلىك تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچرىشىشلار ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ئەتىلىككە يەنە بەش-ئالتە تەشكىلات ھەم كومىتېتلارنى بىز كۆرۈشۈشكە ئالاقىلىشىپ قويغان ئەتىكى كۆرۈشۈشلەر ناھايىتى جىددىي بىر كۈن داۋاملىشىدۇ يەنە. بىز دولقۇن ئەيسا ئەپەندى قاتارلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن كەلگەن بۇ گۇرۇپپىنىڭكى نورۋېگىيەدىكى خىزمەتلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىغا يېقىندىن ھەمكارلىشىمىز ھەم خىزمەتلەرنىڭكى ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئۇيغۇر

نورۋېگىيە ھۆكۈمەت خادىملىرىغا ئوخشاش تەلەپنى قويغانلىقىنى، بۈگۈنكى سۆھبەتلەرنىڭ ئاساسەن ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقىنى ئىپادە قىلدى. بۇ نورۋېگىيەدىكى پائالىيەتلىرىمىز ياخشى كېتىپ بارىدۇ. بىز بۇ نورۋېگىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن، پارتىيەلەرنىڭ ئادەملىرى بىلەن، كۆرۈشۈپ ھەم ھۆكۈمەتنىڭ ئادەملىرى بولۇپمۇ مۇشۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئادەملىرى ھەم نورۋېگىيەدىكى مۇھىم تەشكىلاتلار مەسىلەن ئامنىستى ئىنتېرناشنال خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە ياكى مۇشۇ نورۋېگىيە قەلەم تەشكىلاتى نورۋېي پېن دېگەن تەشكىلاتلار بىلەن كۆرۈشۈپ پائالىيەتلىرىمىزنى ئېلىپ كېتىپ بارىمىز. بىزنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان مەقسەتلىرىمىزنىڭ بىرسى، مەسىلىلەرنىڭ بىرسى، يېقىن كۈنلەردە ب د ت ئالىي كومىسسارىسى بىزنىڭ ۋەتەنگە بارماقچى. بېرىشنىڭ ئالدىدا بىز چوقۇم ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق تەييارلىغان دوكلاتنى ئېلان قىلىش مۇھىم. بۇ تەلەپلەرنىمۇ بىز باشقا دۆلەتلەردىمۇ، مەسىلەن، ئالدىنقى ھەپتە فىنلاندىيەدىكى ۋاقتىمىزدىمۇ مۇشۇ تەلەپلەرنى قويغان. بىزنىڭ پائالىيەتلىرىمىز تېخى بۈگۈن ئاخىرلاشمىدى. بىز ئەتىگىچە يەنە باشقا يىغىنلىرىمىز بار، ئەمما بىزنىڭ بىر قانچە تەلەپلىرىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار!
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ نورۋېگىيە زىيارىتى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بەشىنچى ماي ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، خەلقئارانى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇشقا چاقىرغان. يىغىنغا تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان ئۆكتىچى پارتىيە ۋەكىللىرىمۇ ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، يىغىندا بەزى ئۆكتىچى پارتىيە پارلامېنت ئەزالىرى ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەلەرنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە سۈكۈتتە تۇرۇش بىلەن ئەيىبلىگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. بەشىنچى ماي ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار تۈرلۈك شەكىللەردە بۇ بايرامنى تەبرىكلىمەكتە. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۈگۈن تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىيىمى بولغان دوپپا ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەندىن سىرت، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بەشىنچى ماي كۈنى ئەنقەرەدىكى شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلگەن پائالىيەتكە ئىيى پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئالى كېسەر ئەپەندى، كېلەچەك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى، بىر قىسىم مۇخبىرلار ۋە ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلاردىن بولۇپ كۆپ ساندا كىشى ئىشتىراك قىلدى. بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمى ۋە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇش ماۋزۇلۇق مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، مەزكۇر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى ۋە ئەنقەرەدىكى شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇلكېرىم بۇغرا ئەپەندىلەر سۆز قىلدى. پائالىيەتتە ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپىسى بايان قىلىنغان سىنالغۇ لېنتىسى كۆرسىتىلدى. ئارقىدىن مەتبۇئات باياناتىنى

ۋە ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىم! بۈگۈن بۇ يەردە بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوق قىلىش سىياسىتى ۋە يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئەڭ ئېغىر سىستېمىلىق ئاسسىمىلاتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىش ئۈچۈن بۇ يەرگە جەم بولدۇق. ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى باياناتىدا يەنە مۇنداق دېدى.
بىلدىيىنىز ئۈزەرە، دوغۇ تۈركىستان رۇسلارىن دەستەيىيلە بىن دوكۇز يۈز كىرك دوكۇز يىلىندا كوممۇنىست چىن ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، شەرقىي تۈركىستان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدا رۇسلارنىڭ ياردەم قىلىشى بىلەن خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان ئىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئاپتونوم رايونغا ئايلاندۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان پۈتمەس تۈگىمەس چەكلىمە بېسىم ۋە زۇلۇم ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر رايونغا ئايلاندى. خىتاي بۇ يەردىكى بېسىم سىياسىتىنى شەرقىي تۈركىستان دېگەن سۆزنى چەكلەش بىلەن باشلىغان. خىتاي سىياسىتىنى يەرلىك مىللىيەتچىلىككە قارشى تۇرۇش، پانتۈركىزم ۋە پانئىسلامىزمغا قارشى كۈرەش قىلىش، سوۋېت رېۋىزىيونىزمچىلىققا قارشى تۇرۇش دېگەندەك شوئارلار بىلەن داۋاملاشتۇرغان. كېيىن مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى مەزگىلىدە ئەقىلگە سىغمايدىغان بېسىم ۋە ئاسسىمىلاتسىيە سىياسىتى يۈرگۈزۈلگەن بولۇپ، ماۋزېدۇڭ ئۆلگەندىن كېيىن سىرتقا ئېچىۋېتىش سىياسىتى بىلەن ئۇيغۇر خەلقى بىراز نەپەس ئالغان بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگەندىن كېيىن، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىم سىياسىتى قايتا كۈچەيگەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىغا كەلگەندە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلانغان. بىز شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى ھۆكۈمەتلىرىنى، شۇنداقلا مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەتلىرىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا چاقىرىشنى تەلەپ قىلىمىز. بۇنىڭغا سۈكۈتتە تۇرۇش جىنايەتكە شېرىك بولغانلىق بولىدۇ. ئارقىدىن ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى سۆز قىلىپ، تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئەيىبلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بەش مايس ئىككى مىڭ ئوندا بايرام ئولاراق ئىلان ئېدىلەن دوپپا بايرىمى يىلدىن ھەر نە قەدەر ئىزىن بۈگۈن ئولسا دا، ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى دوپپا بايرىمى دەپ ئېلان قىلىنغان كۈن. بۇ كۈننى خىتاي ھۆكۈمىتى دەسلەپتە بايرام دەپ قۇتلاشقا رۇخسەت قىلغان بولسىمۇ، كېيىن رۇخسەت قىلىنمىغان. ئەپسۇسكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تۈركلىرىگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش بىلەن بىرلىكتە دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلىشىنىمۇ چەكلىگەن. تۈركىيە ھۆكۈمىتى بىلەن تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى قوللاۋاتقان پارتىيەلەر شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ. لېكىن بىز، ئىيى پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردىمۇ بۇرۇنقىغا ئوخشاشلا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنى داۋاملاشتۇرىمىز. چۈنكى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى بىزنىڭ مىللىي مەسىلىمىزدۇر. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم

ئۆتكۈزۈپ بېرەلىگەن تەقدىردە بۇ مىللەت ئاندىن كېيىن مىللەت بولۇپ ياشىيالايدۇ. شۇنىڭغا بۇ دوپپىنىڭكى سېمبولىك رولى بۇ يەردە يامان چوڭ رول ئوينايدۇ. ھەم مىللەتنىڭكى ياشايشىنى داۋامىنى ھەمدە خەلقئارادا تونۇلۇش بىلىنىشتە ۋە مىللەتنى بىر يۈرەكتە بىر ئىدىيەدە تۇتۇش ئۈچۈن بولسىمۇ بىر ئورتاق سېمبولنىڭكى بىر رولى چوڭ بولىدۇ.
شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ مەسئۇلى، يىلدىرىم بايازىت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ماگىستىر ئوقۇغۇچىسى ئابدۇلخەمىت پامىر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئۆتكەنلىكىنى، بۇ بايرامنىڭ خىتاينىڭ مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىگە قارشى ئوتتۇرىغا چىققان بىر مەدەنىيەت كۈرىشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت مەركىزىندە دوپپا بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن تۈركىيەدىكى بەزى ئۆكتىچى پارتىيلەرنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرى ۋە بەزى مىللەت ۋەكىللىرى بۇ پائالىيىتىمىزگە بۇ قېتىلغان بولدى. بۇ يىغىن شۇنداق ياخشى ئۆتتى. ئىككى سائەتكە يېقىن داۋاملاشقان ئاخبارات يىغىنى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن سىياسىي پارتىيەنىڭ ۋەكىللىرىگە ئۇيغۇر دوپپىسىنى سوۋغات قىلىش مۇراسىمى بىلەن ئاخىرلاشتى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. بەشىنچى ماي ئۇيغۇر دوپپا بايرىمىنى ھەرقايسى ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ھەر خىل شەكىللەردە تەبرىكلىدى. مەلۇم بولۇشىچە تۈركىيەدىكى ئىستانبۇل شەھىرىنىڭ زەيتۇنبۇرنى رايونىدىكى بىر ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ۋە قۇرئان كۇرسىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بۇ بايرامنى ئالاھىدە بىر شەكىلدە تەبرىكلىگەن ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا مەدەنىيىتىگە دائىر ئىككى ۋىدىيو ئىشلەپ تارقاتقان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر ئۇيغۇر خەلقى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن ئانا تىلدا سۆزلىشىش

ئىستانبۇلدىكى زەيتۇنبۇرنى رايونىغا جايلاشقان ئۇيغۇر ئانا تىل يەسلىسى ۋە قۇرئان كۇرسى مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمۇ بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلەپ ئىككى پارچە سىنالغۇ تارقاتقان سىنالغۇدا ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۆزلىرىنىڭ چىرايلىق دوپپا ۋە ئەتلەس كۆينەكلىرىنى كىيگەن ھالدا دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلەپ

دوپپا بايرىمىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى قوغداش كۈرىشىنىڭ بىر سىمۋولى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇرلار ھەر يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى دوپپا بايرىمىنىڭ تەنتەنىسىنى ئېلىپ بارىدۇ ۋە بۇ ئارقىلىق مىللىي مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىدۇ دوپپا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى ۋە كىملىكىنى قوغداش كۈرىشىنىڭ سىمۋولى بولىدۇ بىز مىللىي مەدەنىيەت، ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى قەتئىي قوغدايمىز، شۇنداقلا يوقىلىپ كېتىشىگە ھەرگىز يول قويمايمىز.
زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈر پاتىمە ئالدى بىلەن پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۆزىنىڭ دوپپا كىيگەندە مىللىي ئۆرپ ئادەت ۋە مەدەنىيىتىنى قوغدىغاندەك ھېس قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى

ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز مەدەنىيىتىگە ۋە مىللىي كىملىكىگە بولغان ھۆرمەت خىتاي ئىشغالىيىتىگە ۋە ئۇلارنىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىگە قارشى تەۋرەنمەس بىر روھنىڭ نامايەندىسىدۇر مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمىنى تەبرىكلەپ ئۆزىنىڭ فېسبۇك سەھىپىسىدە تەبرىكنامە ئېلان قىلدى تەبرىكنامىدە مۇنداق دېيىلگەن دوپپا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىملىك كۈرىشىنىڭ سىمۋولىدۇر ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپا بايرىمىغا دوپپا بايرىمىغا مۇبارەك بولسۇن بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئاسسىمىلياتسىيىگە قارشى قورالى بەشىنچى ماي ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى دېگەن تېمىدا تور سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى ئىگىلىنىشچە ئۇيغۇر دوپپا بايرىمىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى تەشەببۇسى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى ئوتتۇزغا يېقىن ئۇيغۇر زىيالىيسىنىڭ ئۈرۈمچىدە يىغىلىپ باش قوشۇشى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىكەن شۇ قېتىملىق يىغىلىشتا ھەر يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدە ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى ئۆتكۈزۈش مۇزاكىرە قىلىنغان بولسىمۇ ئەمما خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىن بۇ توغرىسىدا تەستىق ئالالمىغان ئىكەن شۇنداق بولسىمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلارنىڭ تەسىرى نەتىجىسىدە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئۇيغۇر دوپپا بايرىمى ئاۋام ئارىسىدا ئومۇملىشىپ ھەر يىلى تەبرىكلىنىدىغان بولغان بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى

ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىسى يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. ئۆز مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدىكى بۈگۈنكى بۇ سەھىپىمىزنىڭ تېمىسى ئۇنتۇلدۇرۇلغان ئاخىرقى ئۇيغۇر بايرىمى ھەققىدە بولىدۇ. ھەر قايسى ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار بەشىنچى ماي دوپپا بايرىمىنى خاتىرىلەۋاتقان بىر پەيتتە، بۇ كۈننىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن يەنە بىر تارىخىي ئەھمىيەتلىك بىر كۈن ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلار كۆپ بولمىسا كېرەك. ئۇ بولسىمۇ بەشىنچى ماينىڭ سابىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بالىلار بايرىمى بولغانلىقىدۇر. تۆۋەندە دىققىتىڭلار بۇ سەھىپىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.
Hörmətli radio dinləyicilər, dinləyirsinizlər Tarix və bu gün səhifəmiz. مىكروفون ئالدىدا مەن ئۈمىدۋار سىلەر بىلەن بىرگە تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن بۈگۈن بەشىنچى ماي كۈنى ئۇيغۇر تارىخىدىكى يەنى ئاي يۇلتۇزلۇق دۆلەت بايرىغىلىق مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ بالىلار بايرىمى بولۇپ، بۇ بايرام شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئون ئىككىنچى نويابىر ئىنقىلابى يەنى دۆلەت بايرىمى، سەككىزىنچى ئاپرېل شەرقىي تۈركىستان ئارمىيە بايرىمى، سەككىزىنچى سېنتەبىر غالىبىيەت بايرىمى قاتارلىق بىر قاتار بايراملار قاتارىدا ئۆتكۈزۈش بەلگىلەنگەن ئىدى.

بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى ئوخشاشلا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مەۋجۇت بولغان ئىلى تارباغتاي ۋە ئالتايدىن ئىبارەت ئۈچ ۋىلايەتتە ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى يەتتە ۋىلايەتتە خىتاي ھاكىمىيىتى ئون ئىككىنچى نويابىر بايرىمى، سەككىزىنچى ئاپرېل بايرىمى، شۇنىڭدەك بۇ بالىلار بايرىمىنى ئۆتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلمىغان ئىدى. تارىخىي شاھىتلارنىڭ قەيت قىلىشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى بىرىنچى ۋە ئاخىرقى قېتىم ئۆتكۈزۈلگەن. ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مۇستەقىللىقىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە ئۆزلىرىنىڭ بايراملىرىنى ئۆزلىرى بەلگىلىگەن بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا ھۆكۈمەت بالىلارنى مىللەتنىڭ كېلىچىكى، ئۈمىدى ۋە ئۇلار بەختىيار ياشىشى كېرەك دېگەن ئىدىيە بويىچە بالىلار بايرىمى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلغان ئىدى. بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىل سەككىزىنچى ئايدا ئەخمەتجان قاسىمى باشچىلىقىدا پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان يەنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ رەھبەرلىك يادروسى بولغان سىياسىي ئاممىۋى تەشكىلات ئىتتىپاق قۇرۇلغاندىن كېيىن، ئەخمەتجان قاسىمى رەھبەرلىكىدىكى ئىتتىپاق تەشكىلىي ھەيئىتى تەرىپىدىن رەسمىيلەشتۈرۈلگەن ۋە قارارلاشتۇرۇلغان ئىدى. تارىخىي شاھىتلارنىڭ خاتىرىلىشىچە، ئون ئىككىنچى نويابىر ئىنقىلاب بايرىمى، يەنى دۆلەت بايرىمى كۈنى، سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى، پۈتۈن ئىدارە جەمئىيەتلەر، ئىشچى خىزمەتچىلەر، مەكتەپ بالىلىرى، باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچى ئوقۇتقۇچىلىرى دەم ئېلىشقا قويۇپ بېرىلگەن. سابىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مىللىي ئارمىيىسى جەڭچىسى، ھازىر قازاقىستاندا ياشاۋاتقان توقسان تۆت ياشلىق نۇرمۇھەممەت سادىقوفنىڭ ئەسلىشىچە، ئون ئىككىنچى نويابىر بايرىمى ۋە سەككىزىنچى ئاپرېل مىللىي ئارمىيە بايرىمى قاتارلىق، شۇنىڭدەك بالىلار بايرىمى قاتارلىقلاردا چوڭ يىغىلىشلار ئۆتكۈزۈلگەن، ھەممە يەرلەرنى يېشىل بايراقلار قاپلىغان، ھەممە يەردە بايرام مەنزىرىسى نامايان بولغان.

تۇغ مەيدانىدا ئۆلخان تۇرۇپ نان نان دەگەن ئەشەگە يىغىلاتتۇق پۈتۈن ئىدارىلەر ۋايېننىيلار ھەممىسى مەن ھەمدە گراژدانلار قوشاشىپ خۇشاللىقنىڭ خۇشال بولۇپ يىغىلاتتۇق قىرىق بەشىنچى يىلى مايدىن باشلاپ زە مەن ئارمىيىگە پىدائىي بولۇپ قوشۇلدۇمغۇ پىرازنىك ھېسابىدا خۇشال خۇرام ئۆتكۈزەتتۇق شۇنى بىر خاتىرە يىغىن بولىدۇ ئۇ بىر توي بولىدۇ ئاندىن كېيىن ئىدارە جەمەتلەردە بىر كۈن دەم ئېلىش بېرەتتى ئاشۇنداق ئىشلار بولغاندىكىن ئۇكا ئازاد شەرقتۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ بايرىمى دەپ خاتىرىلەتتۇق ئازاد شەرقتۈركىستان دەپ ئانىڭدىكى گېزىتلىرىمىز بار ئازاد شەرقتۈركىستان ئاشۇ نام بىلەن خاتىرىلەش بولۇپ تۇراتتى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلگەن بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى كۈنىدىمۇ خۇددى ئون ئىككىنچى نويابىر بايرىمىدەك مەكتەپ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلىرى بايرام كەيپىياتىغا چۆمگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل غۇلجىدىكى ھەرەم باغ مەكتىۋىنىڭ ئالتىنچى سىنىپ ئوقۇغۇچىسى بولغان ھازىر ئالمۇتىدا ياشايدىغان پېشقەدەم ژورنالىست، سەكسەن تۆت ياشلىق رىزا سەمەدىنىڭ ئەسلىشىچە، پۈتۈن مەكتەپلەردە ھەر خىل پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. ئەمدى شۇ قىرىق توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان ئاشۇ ئون، ئون بىر ياش ۋاقىتلىرىم. سەككىز، قىرىق توققۇز يىلىدىمۇ ئاشۇ مەن ئېسىمدە ئاشۇ بايراقلار ئېسىقلىقتى غۇلجىدا. كۆتۈرۈپ چىقاتتۇققۇ بىر پاراتلار بىر نېمە بولسا بىز كالتەكلەرنى تۇتۇپ چىقىدىغان. ھېلىقى ئۆزىمىزچە ھېلىقى نېمە دەپ تەرتىپنى ساقلايمىز، ساقلىغۇزىمىز دەپتۇ مۇنداق بىر نېمىنى ئۆتكەزمەسلىك ئۈچۈن ئاشۇ مەيدانلارغا چىققان بىزنى قاتار تۇرغۇزۇۋېتىدىغان. بىز ھەر بىر سىنىپلاردا مۇنداق نېمە قىلسا ئاشۇ ئاي يۇلتۇز نېمىنى ياساپ بىر تام گېزىتلەرنى قىلىدىغان مۇنداق نېمىلەر بايرام ۋاقتىدا بايراقنى نېمە قىلىدىغان كۆتۈرۈپ چىقىدىغان ھېلىقى بىر مۇسابىقىلار بولىدىغان بەزى بىر بىر نېمىلەرنى ئۇيۇشتۇراتتى مەدەنىي بىر نېمىلەرنى ھېلىقى شۇ بىر پائالىيەتلەر مانا شۇنداق بولسا مەكتەپلەردە بولىدىغان پائالىيەتلەر مۇنداق ئۆتكۈزەتتى ئۆزئارا مۇسابىقە قىلىپ ھەر دەرىجىلىك دەپ مۇنداق چېلىشىش بولۇپ كېتەتتى، يۈگرەش بولاتتى، ئۇ بولاتتى، بۇ بولاتتى. ناخشىلارنى ئېيتاتتۇق، شەرقىي تۈركىستان توغرىلىق ھېلىقى بىر ناخشىلار بار ئىدى، ئۇنتۇپ قاپتىمەن. تۇران قىز بىزگە ئاشۇ ناخشا دەرس بېرەتتى بىر نېمىدە، مەكتەپتە، ھەرەمباغ مەكتىپى، تۇران قىز چوڭ ئەخمەدى. بىزگە ناخشا ئۆگىتەتتى، ئاشۇ غېنى باتۇر توغرىلىق بىر ناخشىنى ئۆگىتىدىغان ئۇ.
سابىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مىللىي ئارمىيىسى جەڭچىسى توقسان تۆت ياشلىق نۇرمۇھەممەت سادىقوفنىڭ ئەسلىشىچە، ئون ئىككىنچى نويابىر جۇمھۇرىيەت كۈنى قاتارلىق ھەر خىل مىللىي بايراملاردا پۈتۈن شەھەردە ناغرا-سۇنايلار ياڭرايتتى، ھەممە كىشى بايراملىق يېڭى كىيىملەرنى كىيىپ خۇشال-خۇرام يۈرۈشەتتى، ھەممە ياقتا ناخشا-سازلار، كۈلكە-چاقچاقلار ياڭرايتتى.
غۇلجا شەھەر بويىچە ئىككى يەردە ناغرا چېلىناتتىكەن ئۇكا. مانا مەدرىس دەيمىز شەھەر ئىچى. يەنە ئېگىز پەشتاققا چىقىپ يەنە ناغرا چالاتتى. قارادوڭ تەرەپتە ئەمدى كۈنچىقىش تەرەپتە شەھەرنىڭ ئەڭ چېتى قارادوڭ ياردەم مەكتەپ دەيتتۇق. شۇ ياردەم مەكتەپنىڭ ئېگىز پەشتاق بولىدىغان ئەشەگە چىقىپ، ناغرا سۇناي دېگەن ئەشەدە چالاتتى ئۇكا. خۇددى بىر توي بايرامدەك ئۆتكۈزەتتۇققۇ. خۇشاللىقىمىزنىڭ چېكى بولمىغان. مۇشۇنداقلا ئازاد بولۇپ كېتىدىغان ئوخشايمىز دەپ قاپتىمىز. شۇ ئەخمەتجان قاسىمى بار ۋاقتىدىمۇ شۇنداق ئۆتتى. رەئىسىمىز ئەخمەتجان باش قوماندان ئىسھاقبەگ دەپ كوچىلاردا لوزۇنكىلارنى كۆتۈرۈپ، بايراقلارنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلىپ چىقاتتۇق ئۇكا. ئەخمەت ئاشۇ قىرىق توققۇزىنچى يىل.
ئەپسۇسكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى ئۇيغۇر دىيارىنى ئىشغال قىلىپ، سابىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىي ھۆكۈمىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، شىنجاڭ ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ چىقتى. ئەنە شۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى تەسىس قىلغان بۇ بايراملارنىڭ ھەممىسى بىكار قىلىنىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاينىڭ دۆلەت بايرىمى ئۆتكۈزۈش ۋە خىتاينىڭ باشقا بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈش بەلگىلەنگەن. بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمىمۇ بىكار قىلىنغان. ئۇنىڭ ئورنىغا بىرىنچى ئىيۇن خەلقئارا بالىلار بايرىمى ئۆتكۈزۈش بەلگىلەنگەن.

بەلگىلىنىپ، كىشىلەر خۇددى ئون ئىككىنچى نويابىر شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بايرىمىنى ئۇنتۇشقا مەجبۇر بولغاندەك، بۇ بالىلار بايرىمىنىمۇ ئۇنتۇلۇپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان ئىدى. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت بايرىمى يەنى ئون ئىككىنچى نويابىر ئىنقىلاب بايرىمى بەش قېتىم، شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسىنىڭ بايرىمى بەش قېتىم، بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلگەن. ئەمما، بۇلار ئىچىدە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بايرىمى، يەنى ئون ئىككىنچى نويابىر بايرىمى ۋە سەككىزىنچى ئاپرېل ئارمىيە بايرىمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان بولسىمۇ، ئەمما ھېچقاچان ئۇنتۇلماي، ھەر خىل شەكىللەردە خاتىرىلىنىپ كەلگەن ئىدى. لېكىن، بەشىنچى ماي بالىلار بايرىمى تامامەن كېيىنكى ئەۋلادلار تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كېتىلگەن. ئەمما بۇ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ تارىخىدا رەسمىي بالىلار ئۈچۈن بېكىتىلگەن بىر بايرام ئىدى.